ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ໃຫ້ເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງການການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໂດຍມີວິຊາຊີບທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ຄື Skill Migration Program ແລະ ວິທີທາງເພື່ອຢູ່ໃນປະເທ ດອົດສະເຕຣເລຍໄດ້ຢ່າງຖາວອນ ໂດຍເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍບົ່ງວາງໄວ້ຈຳນວນວີຊາສຳລັບທີ່ຈະມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຢ່າງຖາວອນໄວ້ສຳລັບແຕ່ລະຟ້າລະປີ ແລະ ຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີມາແລ້ວ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດມາ ໂດຍອີງໃສ່ສັງຄົມ ການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍ ເມື່ອທີ່ຈຳນວນຄົນຕ່າງປະເທ ດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໂດຍການລົບບວກອອກຈາກກັນແທ້ໆແລ້ວ ສຳລັບຈົນກວ່າຮອດປີ 2020 ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ ການທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຮັບເອົາຄົນມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ແ ມ່ນຖືກບົ່ງວາງໄວ້ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 160,000 ຄົນຕໍ່ປີ ຍານາງເຊຣີ ວູ ຍ້າຍມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃນປີ 2016 ເພື່ອມາຮ່ຳມາຮຽນເອົາປະລິນຍາໂທໃນດ້ານ Information System

ໃນການປະສົບການໃນການເຮັດວຽກເຮັດການໃນທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ຮ້ອງຂໍວີຊາຊະນິດ permanent skill visa ຄືວີຊາຢູ່ອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ໂດຍມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານວິຊາຊີບ skill migration visa subclass 189 190 ແລະ 491 ເປັນວີຊາທີ່ມີກາ ນໃຫ້ຄະແນນ ແຕ່ລະວີຊາເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ 65 ຄະແນນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ໂດຍທີ່ຄະແນນແມ່ນອີງໃສ່ອາຍຸຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ ການປະສົບການໃນດ້ານວຽກເຮັດງານທຳ ຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນດ້ານພາສາ ຄວາມສາມ າດຂອງຄູ່ຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຄືປະກາສະນີຍະບັດ ແລະ ອື່ນໆ ກໍເປັນສິ່ງສຳຄັນ Alex Petrakis ທີ່ເປັນນາຍໜ້າຫຼັກຢູ່ທີ່ Peak Migration ເວົ້າວ່າ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຜູ້ຮ້ອງຂໍທີ່ມີປະກາສະນີຍະບັດສອງສາມອັນ ເຊັ່ນ High English Proficiency ແລະ Credentialed Community Language ທີ່ກໍຮູ້ກັນວ່າແມ່ນປະກາສະນີຍະບັດ NAATI ແມ່ນເປັນສ່ວນປະກອບເພື່ອວ່າຈະໄດ້ຄະແນນພໍເພື່ອວີຊາ Subclass 189 ແລະ 190 ປະກາສະນີຍະ ບັດ NAATI ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍໃນການເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈການເວົ້າວ່າກັນລະຫວ່າງຄົນທີ່ບໍ່ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດເປັນພາສາເຂົາ ແລະ ຄົນທີ່ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດເປັນພ າສາເຂົາ ຜູ້ຮ້ອງຂໍທີ່ຍື່ນເອົາວີຊານັ້ນ ຜ່ານທາງອອນລາຍເຖິງກະຊວງກິດຈະການພາຍໃນອົດສະເຕຣເລຍ Department of Home Affairs ແລະ ຜູ້ຮ້ອງຂໍຕ່າງໆສຳລັບວີຊາເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດຍື່ນໄດ້ຜ່ານການຖືກສະເໜີເທົ່ານັ້ນ Desi

ວິຊາຊີບນັ້ນຖືກຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບທີ່ອົດສະເຕຣເລຍໂຕ້ຕອບກັບວິກິດໂຄວິດ-19 ລາຍຊື່ອາຊີບລະດັບເອກມີດ້ວຍ ແພດ ວິສະວະກຳ ຄື engineering ແລະ ວິຊາຊີບທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຊ່ວຍການແພດ Alex Petrakis ເວົ້າວ່າ

ພວກເພິ່ນມີກົດເກນຂອງພວກເພິ່ນເອງໃນການພິຈາລະນາເບິ່ງຜູ້ຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາ Subclass 159 Permanent Visa ວີຊາຖາວອນ ຫຼື ວີຊາ 491 Provisional Visa ວີຊາຊົ່ວຄາວ ທ່ານ Brechen Lee ມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃນປີ 2014 ໃນຖານເປັນນັກຮຽນນັກ ສຶກສາຕ່າງປະເທດ ທ່ານມັກຊອບການແບ່ງປັນລີລາ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຄົນອົດສະເຕຣລຽນ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນນະຄອນເພີດ ລັດ Western Australia ໂດຍນີ້ຜູ້ກ່ຽວຕັດສິນໃຈມອງເບິ່ງໂອກາດຂອງຕົນທີ່ຈະໄ ດ້ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມຮ້ອງຂໍສອງສາມຄັ້ງມາແລ້ວ ແຕ່ລົ້ມເຫຼວ ທ່ານເວົ້າວ່າ So I was, I was trying to get 189 for about

h e s i r e s t o v a w o v a the federal government has given limited spots uh, to each state and territory for the current uh, fiscal year migration program. Consequently, states have come up with their own way of selecting ຜູ້ຮ້ອງຂໍຈຳຕ້ອງຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກົດເກນຂອງລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ສຳລັບທີ່ຈະຖືກສະເໜີໃຫ້ຮ້ອ ງຂໍເອົາ ທີ່ກໍເປັນຄະແນນສົມໃສ່ຄະແນນທັງໝົດຂອງການຮ້ອງຂໍ ລັດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃນເວລານີ້ ໂຈະໄວ້ການບົ່ງເອົາຜູ້ຮ້ອງຂໍໃນຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຜູ້ຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາແບບ Permanent Skilled and Employer Sponsored Visa ແມ່ນຈຳຕ້ອງມີອາຍຸອ່ອນກວ່າ 45 ປີ ໃນເວລາກະທຳການຮ້ອງຂໍ ໃນໂຄງການການເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາລີຂອງຊຸດປັດຈຸບັນນີ້ ຈຳນວນ Partner Visa ທະວີຂຶ້ນເກືອບ 2 ເທົ່າ ວີຊາສຳລັບທຸລະກິດ Skilled and Global Talent Program

It is not a secret that the immigration um, program is highly political. Uh, it is there to answer to the needs of the Australian community. Uh, it is subject to dynamic changes and uh, it tries to reflect ບໍ່ຖືກບັນຈຸເຂົ້າໃສ່ໂຄງການການເຂົ້າເມືອງປະຈຳປີຂອງອົດສະຕຣາລີ ແຕ່ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຊົ່ວຄາວ ທະວີຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວເຕີບໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມກ່ຽວກັບ Skill Visa ໄດ້ ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງກະຊວງ Home Affairs Australia ຫຼື ໂດຍການຕິດຕໍ່ຫາ Registered Migration Agent